ທາງການແຂວງອັດຕະປືໄດ້ດຳເນີນງານຄືບໜ້າໄປແລ້ວເກີນກວ່າ 90% ຂອງການບຸກເບີກທີ່ດິນທຳກິນເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຊົງລິ ດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເຈົ້າແຂວງອັດຕະປື ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການດຳເນີນງານໃນການບຸກເບີກທີ່ດິນທຳກິນເພື່ອຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ ເກີດຈາກເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກນັ້ນ ໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວເກີນກວ່າ 90 ເປີເຊັນ ຂອງເນື້ອທີ່ທີ່ບຸກເບີກທັງໝົດ 2,140 ເຮັກຕາ ໃນເຂດບ້ານດົງບາກ ບ້ານປິ່ນດົງ ແລະ ບ້ານຕະມໍຍອດ ຊຶ່ງຄາດວ່າການດຳເນີນງາ ນຈະແລ້ວເສັດ ແລະ ຈັດສັນໃຫ້ປະຊາຊົນ 1,611 ຄອບຄົວໄດ້ໃນລະດູຝົນປີ 2019 ນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຈັດສັນທີ່ດິນທຳກິນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະບໍ່ແມ່ນທີ່ນາສຳລັບປູ ກເຂົ້າ ແຕ່ວ່າຈະເປັນທີ່ດິນສຳລັບການປູກພືດເສດຖະກິດ ຊະນິດຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນ ອ້ອຍ ມັນຕົ້ນ ກ້ວຍ ທຸລຽນ ແລະ ໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ທາງການ ແຂວງອັດຕະປືໄດ້ຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດເອກະຊົນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນການເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມ ແລະ ຊ່ອຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນຮູບຂອງການເປັນຮຸ້ນສ່ວນແບບສາມບວກສອງ ກໍຄື ພາກເອກະຊົນເປັນຝ່າຍຮັບ ຜິດຊອບດ້ານເງິນທຶນ ວິຊາການ ແລະ ການຕະຫຼາດ ສ່ວນປະຊາຊົນເປັນຝ່າຍທີ່ອອກແຮງງານ ແລະ ທີ່ດິນ ທັງນີ້ໂດຍທ່ານ ເລັດ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍເຖິງສາເຫດທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການໃນຮູບດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ທາ ງແຂວງໄດ້ຊີ້ນຳ ທັງເຮັດວຽກງານແນວຄິດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ອັນສຳຄັນແມ່ນວ່າ ທາງແຂວງໄດ້ນຳເອົາບໍລິສັດເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມ ການສົ່ງເສີມນີ້ແມ່ນປະຕິບັດກົນໄກສອງບວກສາມ ເປັນຫຍັງຈັ່ງສະເໜີ ລັດຖະບານນຳເອົາບໍລິສັດເຂົ້າໄປສົ່ງເສີມນີ້ ກໍຢາກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ບ່ອນວ່າ ປະຊາຊົນຫັ້ນແມ່ນຖືກຜົນກະທົບ ເຮືອນກໍບໍ່ມີ ເງິນຄຳກໍບໍ່ມີ ລອດລົ້ມເຫຼືອຕາຍມາ ຈະໃຫ້ເຂົາເຮັດດ້ວຍຄວາມສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງຂ ອງເຂົາເອງແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງວ່າເອົາບໍລິສັດເຂົ້າສົ່ງເສີມນີ້ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຫັ້ນເປັນທຶນຮອນ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນນີ້ເປັນກຳລັງແຮງງານ ທ່ານ ເລັດ ຢືນຢັນດ້ວຍວ່າ ການຈັດສັນທີ່ດິນໃຫ້ປະຊາຊົນດັ່ງກ່ າວ ຈະນຳໃຊ້ຫຼັກເກນຂອງກຳລັງແຮງງານໃນແຕ່ລະຄອບຄົວເປັນສຳຄັນ ກໍຄື ຄອບຄົວທີ່ມີກຳລັງແຮງງານສອງຄົນຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນທີ່ດິນໜຶ່ງເຮັກຕາ ສ່ວນສາມຄົນຈະໄດ້ສອງເຮັກຕາ ແລະ ສີ່ຫາຫ້າຄົ ນຈະໄດ້ສາມເຮັກຕາ ສ່ວນຄອບຄົວທີ່ມີແຕ່ຜູ້ເຖົ້າກັບເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນໜຶ່ງເຮັກຕາ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກເຂື່ອນເຊປຽນເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ ຈະບໍ່ມີທີ່ນາສຳລັບປູກເຂົ້າໃ ນລະດູຝົນປີ 2019 ແລະ ຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງປະເຊີນກັບການຂາດເຂົ້າກິນຕໍ່ໄປອີກເຖິງ 12 ເດືອນຢ່າງແນ່ນອນ ສ່ວນທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ວໍລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳປ່າໄມ້ ແຂວງອັດຕະປື ຍອມຮັບວ່າ ການປູກເຂົ້ານາແຊງໃນທົ່ວແຂວງອັດຕະປື ທີ່ວາງເປົ້າໝາຍໄວ້ໃນເນື້ອທີ່ 408 ເຮັກຕານັ້ນ ປາກົດວ່າສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຈິງພຽງ 251 ເຮັກຕາເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການສ້ອມແປງ ຄອງຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພໄດ້ພຽງ 4 ໂຄງການ ຈາກເປົ້າໝາຍ 7 ໂຄງການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງນ້ຳໃຫ້ກັບພື້ນທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ທີ່ສົມທົບດ້ວຍບັນຫາການຄຸ້ມຄອງ ການຈັດສັນ ນ້ຳທີ່ບໍ່ກົມກຽວກັນພາຍໃນແຂວງ ທັງຍັງຂາດແຫຼ່ງເງິນທຶນກູ້ຢືມອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ໂດຍທາງການແຂວງອັດຕະປືໄດ້ວາງແຜນການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້ານາແຊງໃນປີ 2019 ໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ 408 ເຮັກຕາ ແລະ ສົ່ງເສີ ມການປູກພືດສະບຽງອາຫານໃຫ້ໄດ້ 636 ເຮັກຕາ ຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍການສ້ອມແປງໂຄງການຊົນລະປະທານທີ່ເປ່ເພໄດ້ພຽງ 4 ໂຄງການ ຈາກເປົ້າໝາຍ 7 ໂຄງການ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຫ້ກັບພື້ນ ທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ພຽງ 354 ເຮັກຕາ ແລະ ກໍສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈິງພຽງແຕ່ 251 ເຮັກຕາ ຫຼື ທໍ່ກັບ 61.5 ເປີເຊັນຂອງແຜນການເທົ່ານັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ວີໂອເອ